خىتاينىڭ ئىككى شىركىتىنىڭ ماللىرىنى چەكلىگەن بۇ شىركەتلەرنىڭ بىرى باتارېيە ياسايدىغان شىركەت يەنە بىرى بىو تېخنىكا شىركىتى ئىكەن ئامېرىكا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ رويتېرز ئاگېنتلىقىغا بەرگەن ئۇچۇرىغا ئاساسلانغاندا يۇقىرىقى ئىككى شىركەتكە قويۇلىدىغان جازا چەكلىمىسى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدىكەن بۇ مىنىستىرلىكنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقى بولغان خىتاي شىركەتلىرىنى داۋاملىق تارتىپ چىقىرىپ جازالاش ئۇيغۇر رايونىدا ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشنىڭ بىر قىسمى ئىكەن ئامېرىكا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرى ئالېجاندرو مايوركاس بۇ ھەقتە بەرگەن باياناتىدا بىز بارلىق شېرىكلىرىمىز بىلەن ھەمكارلىشىپ شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكا بازىرىغا كىرگۈزمەيمىز شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇنىڭغا چېتىلمىغان سودا ئالاقىنى ئىلگىرى سۈرىمىز دېگەن مەزكۇر مىنىستىرلىكنىڭ بىلدۈرۈشىچە ھازىر خىتاينىڭ يىگىرمە تۆت شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە قارا تىزىملىككە ئېلىنغان رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلىپ يۇقىرىقى ئىككى خىتاي شىركىتىنىڭ جازالانغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ھەمدە بۇ شىركەتلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغدايدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان ئەزالىرى بايدېن ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ تەلەپلىرىگە كۆرە ئىش قىلماسلىققا يەنى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە خىتايغا يول قويۇش بەدىلىگە بىرىكمە ئەپيۈن فېنتانىل مەسىلىسىدە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىش يولىغا ماڭماسلىققا چاقىردى فوكس خەۋەرلەر تورىنىڭ بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىدىن يوڭ كىم ئاۋام پالاتا تاشقى ئىشلار كومىتېتى رەئىسى مايكل ماككاۋل ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالېگېر قاتارلىقلار بايدېن ھۆكۈمىتىگە خەت يېزىپ كوممۇنىست خىتاي ھازىر ئامېرىكىلىقلارنىڭ ھاياتى بىلەن ئوينىشىپ بۇنى كوزىر قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى جىنايىتىگە بېرىلگەن جازادىن قۇتۇلماقچى دېگەن ھەمدە بۇ ھەقتە بايدېن ھۆكۈمىتى قارشى كېلەلمەيدىغان بىر قانۇن تۈزمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بايدېن ھۆكۈمىتىگە سۇنۇلغان مەكتۇپتا يەنە يۈز مىڭلىغان ئامېرىكىلىقلارنىڭ فېنتانىل تۈپەيلىدىن ئۆلگەنلىكى بۇ زەھەرنىڭ كېلىش مەنبەسىنىڭ خىتاي ئىكەنلىكى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زەھەر ئەتكەسچىلىكىگە زەربە بېرىش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمايۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن كېڭەش پالاتا ئەزالىرى بۇ مەكتۇپتا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن يارىشىپ قېلىش سىلىق مۇئامىلە قىلىپ ئەيۋەشكە كەلتۈرۈش سىياسىتىنى تەنقىدلىگەن بولۇپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن بىلەن مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېلېننىڭ نەتىجىسىز خىتاي زىيارىتىدىن ساۋاق ئېلىش كېرەكلىكىنى خىتايغا قويغان تاموژنا بېجىنى بىكار قىلماسلىق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى جىنايىتىگە چېتىشلىق جازا چەكلىمىلىرىنى بوشاتماسلىق پىرىنسىپال مەسىلىلەردە خىتايغا ھەرگىز يول قويماسلىق كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەن

سەككىزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۈچ شىركەتنىڭ دۇنيادىكى بەش يۈز كۈچلۈك كارخانا سېپىگە كىرگەنلىكى تەشۋىق قىلىنغان بۇ ئۈچ شىركەت ئىچىدىكى شىنجاڭ جۇڭتەي گۇرۇھى خىتاي بويىچە ئەڭ چوڭ خىمىيىلىك مەھسۇلات ۋە پاختا پىششىقلاپ ئىشلەش بازىسى بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل خوتەن قەشقەر ۋىلايەتلىرىدىن ئىككى مىڭ نەپەر ئۇيغۇر يېزا ئەمگەك كۈچىنىڭ بۇ گۇرۇھقا قاراشلىق كارخانىلاردا ئىشلەشكە ماڭدۇرۇلغانلىقى مەلۇم بولغانىدى ياخۇ تورىنىڭ بۇ يىل ئالتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە جۇڭتەي گۇرۇھى بەش مىڭ ئادەمنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن قارا تىزىملىككە ئېلىنغان ئىككىنچىسى شىنجاڭ گۇاڭخۇي گۇرۇھى بولۇپ ئۈرۈمچىدە ئۆي مۈلۈك زېمىن سودىسىنى مونوپول قىلىۋالغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىلا بەش يۈز كۈچلۈك كارخانا قاتارىغا كىرگەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل گۇاڭخۇي گۇرۇھىنىڭ ئىچكىرىدىكى ئالتە كارخانا ئۈچۈن خوتەن كېرىيە ۋە لوپ ناھىيىلىرىدىن يەتتە يۈز ئىشچىنى يۆتكەپ ئىشقا سالغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى ئۈچىنچىسى تىنچ ئوكيان قۇرۇلۇش گۇرۇھى بولۇپ بۇ شىركەت ئۇيغۇر رايونىنى بىر بەلباغ بىر يول ئىقتىساد تۈگۈنىگە ئايلاندۇرۇش پىلانىدىن نەپ ئۈندۈرۈش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل نەنجىڭدىن ئۈرۈمچىگە كۆچۈپ بېرىپ بىنا قۇرۇلۇش سېلىش بىلەن پۇل تاپقان كۆرۈلگىنىدەك يۇقىرىقى شىركەتلەر ئاساسەن قۇرۇلۇش ۋە پاختا مەھسۇلاتلىرى پىششىقلاپ ئىشلەش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان كەڭ كۆلەملىك تۈرمە لاگېر مەكتەپ سانائەت باغچىسى ۋە زاۋۇت قۇرۇلۇشىغا قېتىلىش ھەمدە پاختا توقۇمىچىلىق كارخانىلىرىدا مەجبۇرىي ئىشقا سېلىنىۋاتقان ئەمگەك كۈچلىرىدىن پايدىلىنىش بىلەن ئوڭ تاناسىپ ھاسىل قىلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزالىرىدىن ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايىك گاللاگېر ۋە مەزكۇر كومىتېت ئەزاسى راجا كرىشنامۇرتى قاتارلىقلار يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش شىركىتى قارا تاشنىڭ باش ئىجرائىيە رەئىسى لاررى فىنكقا خەت يېزىپ مەزكۇر شىركەتنىڭ ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان يەتكۈزۈش ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا چېتىشلىقى بولغان خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىش ئەھۋالىدىن تەپسىلىي مەلۇمات بېرىشنى تەلەپ قىلغان سەككىزىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىغا چىقىرىلغان بۇ تەلەپنامىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكىدىلا ئەمەس دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش ۋە مەبلەغ سېلىش شىركىتى بولغان بلەك راكنىڭ ئايلاندۇرۇۋاتقان مەبلىغى توققۇز ترىليون دوللاردىن ئاشىدىغان بولۇپ خىتايغا سالغان مەبلىغى تۆت يۈز يىگىرمە توققۇز مىليون دوللاردىن ئاشىدىكەن بلەك راك شىركىتى غايەت زور مىقداردىكى جامائەت فوندىنى باشقۇرۇۋاتقان بولۇپ ئۇنىڭ كۆپ قىسمىنى ئامېرىكا خەلقى مەبلەغ سالغان پېنسىيە فوندى ۋە شەخسىي ئامانەتلەر تەشكىل قىلىدىكەن بلەك راك شىركىتى بۇ فوندلارنى ئۆزى خالىغان شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىشقا ئىشلىتىدىكەن تەلەپنامىدە مۇنداق دېيىلگەن بىزنىڭ كۆزىتىشىمىزچە بلەك راك شىركىتى چىقارغان قارارنىڭ ئاقىۋىتى شۇ بوغانكى ئامېرىكىلىقلار ئۆزلىرى يىغقان پۇلنى بىلىپ بىلمەي خىتاي شىركەتلىرىگە سەپ بەرگەن بۇ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ۋەزىپىسى خىتاي خەلق ئارمىيىسىنىڭ قوراللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ كوممۇنىست خىتاينى دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچكە ئايلاندۇرۇش بلەك راك ھازىر ئامېرىكىنىڭ پۇل بايلىقىنى خىتايغا ئېقىتىۋاتقان خىتاي ئارمىيىسىنى كۈچلەندۈرۈش بىلەن كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا چېتىشلىقى بوغان شىركەتلەرگە ياردەم قىلىۋاتقان ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە قىممەت قارىشىغا ئاستىرتىن بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان بىر شىركەت بوپ قالدى بۇ تەلەپنامىدە بلەك راك شىركىتى مەبلەغ ساغان خىتاينىڭ ئارمىيە ۋە ساقچىلىرىغا ھەمدە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا ياردەم قىلىۋاتقان يىگىرمە خىتاي شىركىتىنىڭ تىزىملىكى بېرىلگەن

بلەك راك مەبلەغ باشقۇرۇش شىركىتىگە سۇنۇلغان تەلەپنامىدە مەزكۇر شىركەتنىڭ يۇقىرىقى خىتاي شىركەتلىرىگە ئائىت بارلىق ئۇچۇرلارنى تەمىنلىشى ھەمدە نېمە سەۋەبتىن ئۇلار بىلەن ھەمكارلاشقانلىقى قانچىلىك ھەمكارلاشقانلىقى ئامېرىكىلىقلار مەبلەغ ساغان جامائەت فوندىنى نەگە ئىشلەتكەنلىكى قانچىلىك ئىشلەتكەنلىكى قاتارلىقلارغا

يېقىندا بۈگۈنكى ئامېرىكا تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە ئامېرىكىدا ئومۇميۈزلۈك ئېلىپ بېرىلغان بىر راي سىناش نەتىجىسى مۇھاكىمە قىلىنغان ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە ئاسىيادىن كەلگەن ئامېرىكىلىقلارنىڭ ئۆز دۆلىتىنى ياخشى كۆرۈش نىسبىتىدە خىتاي ئەڭ تۆۋەن چىققان ئاز نىسبەتتىكى ئامېرىكىلىق خىتايلارلا خىتاينى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتقان بۇ راي سىناش ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل يەتتىنچى ئايدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بىرىنچى ئايغىچە ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ خىتاي ھىندىستان ياپونىيە كورىيە فىلىپپىن تەيۋەن ۋېيتنام قاتارلىق دۆلەتلەردىن كۆچمەن بولغان ئاسىيالىق ئامېرىكىلىقتىن يەتتە مىڭ ئادەم راي سىناشقا قاتناشقان راي سىناش نەتىجىسىدە خىتايلار بىلەن ۋېيتناملىقلاردىن بولغان ئامېرىكىلىقلار باشقا دۆلەتلەرنى ئۆز دۆلىتىدىن ياخشى دەپ قارىغان ئامېرىكىلىق خىتايلار ئىچىدە تەيۋەننى چوڭ قۇرۇقلۇقتىن ياخشى دەپ قارايدىغانلار كۆپرەك بولغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە راي سىناش نەتىجىسىنىڭ بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب ئامېرىكىدىكى ئاسىيالىق كۆچمەنلەرنىڭ ئاتمىش پىرسەنتى چەت ئەلدە تۇغۇلغان بولۇپ ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك مۇستەبىت ھاكىمىيەتتىن قېچىشتەك تارىخى بار ئىكەن خىتايلارغا كەلسەك ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى ۋە تيەنئەنمېن قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن كوممۇنىست خىتاينىڭ زۇلمىدىن قېچىپ چىققانلار بولۇپ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى خوڭكوڭدىكى باستۇرۇش ۋە كوۋىد مەزگىلىدىكى قامال سىياسىتى قاتارلىقلارمۇ ئۇلاردا ئۈمىدسىزلىك ۋە نەپرەت پەيدا قىلغان ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكىلىقلار ئىچىدە ئېلىپ بېرىلغان راي سىناشتىمۇ ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ خىتايغا نىسبەتەن سەلبىي كۆز قاراشتا ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان

ئۆتكەن ھەپتە تويىتىردا تارقالغان يەتمىش بىر ياشلىق مەھبۇس ئابدۇرسۇل مەمەتنىڭ ئون ئىككى ياش ۋاقتىدا دادىسىدىن قۇرئان ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈن كېسىلىپ كەتكەنلىكى ئۇچۇرى خەلقئارا جامائەتنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتقانىدى مۇخبىرىمىزنىڭ بۇ كىشى ھەققىدىكى ئېنىقلاشتۇرۇش داۋامىدا ئۇنىڭ ئىككى ھەپتە بۇرۇن تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىندا شاھىت بىز تورى تارقاتقان بىر تويىتىر ئۇچۇرىدا، قەشقەردە بىر مەھبۇسنىڭ تۇتۇلۇشىدىن ئەللىك ئىككى يىل بۇرۇن دادىسىدىن قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈن ئون ئۈچ يىل ئون بىر ئايلىق كېسىۋېتىلگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان بىر ھەپتە ئىچىدە ئاتمىش يەتتە مىڭ كىشى تەرىپىدىن كۆرۈلگەن بۇ ئۇچۇردا مەھبۇسنىڭ ئىسمى ئابدۇرۇسۇل مەمەت يېشى يەتمىش بىر دادىسىدىن قۇرئان ئۆگەنگەن ۋاقتى مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدىن مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايغىچە دەپ خاتىرىلەنگەن ئۇچۇردا مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىل يەتمىش بىر ياشقا كىرگەن ئابدۇرۇسۇل مەمەت قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ تېرىم يېزا بىرىنچى كەنتىدىن بولۇپ بىز بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقى ۋە مەھبۇس ئابدۇرۇسۇل مەمەتنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا تېلېفون قىلدۇق

شاھىت بىز تورىدا خاتىرىلىنىشىچە ئابدۇرۇسۇل مەمەت مەزكۇر قىلمىشى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان ۋە جازا مۇددىتىنى ئۆتەش ئۈچۈن ئۈرۈمچى ئۈچىنچى تۈرمىگە قامالغان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدىكى ئالاقىدار ساقچى خادىمى قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ تېرىم يېزىسىدىن كېسىۋېتىلگەن ئابدۇرۇسۇل مەمەت ئىسىملىك بىر كىشى بارلىقىنى دەلىللەش بىلەن بىرلىكتە ئۇنىڭ بۇنىڭدىن ئىككى ھەپتىچە ئىلگىرى جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقان ئۈرۈمچىدىكى تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى بۇ توققۇزاقنىڭ بۇ تېرىم يېزىسى تەۋەلىكىدە ئابدۇرۇسۇل مەمەت دەپ بىر كىشى بارمۇ ئون ئىككى ياش ۋاقتىدا قۇرئان ئوقۇپ قويغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلۇپ كەتكەن بار بار كىمتى بۇ نېمە ئىش قىلىدىغان ئادەمتى بۇ قانداق بولۇپ تۇتۇلۇپ كەتتى بۇ ئۆزى ھەمدە ھۈنەرۋەن بۇ ئۆلۈپ كېتىپتۇ، ئەمدى تۈرمىدە ئۆلۈپ كېتىپتۇ. ھە، قايسى تۈرمىدە تۈگەپ.
ئاندىن ئەمدى ئۆلۈپ كەتكەن ئورنىنىڭكى سەن ئۈرۈمچىدىن كېلىپ ئىچكى تۈرمىدىكىنى ئۇقتۇم. قايسى تۈرمىدىكىنى ئۇقمايمەن، سەن ئۈرۈمچىدىن كېلىپ ئەمدى جىم كەت. ئۆتكەن يىل ئاشكارىلانغان قەشقەر كونا شەھەر ساقچى ئارخىپلىرى رەسىملىك ۋە رەسىمسىزدىن ئىبارەت ئىككى قىسىم بولۇپ، شاھىت بىز تورى مەزكۇر ئۇچۇرنى ئارخىپنىڭ رەسىمسىز قىسمىدىن بايقىغان ئارخىپتا ئابدۇرۇسۇل مەمەتنىڭ ئىلگىرى جىنايەت خاتىرىسى بولمىغانلىقى يېزىلغان. مەزكۇر خادىم ئابدۇرۇسۇل مەمەتنىڭ قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلىرى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە شۇ يىلدىن ئېتىبارەن ئۈرۈمچىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىدى شۇ كېسىلگەن چاغلىرىدا قانچە ياشلىرىدا بارتتى يېشى ئون ئاتمىش ياشنى پەرەز قىلدى بۇ قاچاندىن باشلاپ شۇ جازا تارتقان ئىككى مىڭ ئون يەتتىدە بولۇشى كېرەك شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ سىلەر بۇ جەسىتىنى بۇ ئائىلىسىگە تاپشۇرغىنى قانچە كۈن بولدى ئەشلى تۈرمىدىن ئەكىلىپ بەرگىلى ئەڭ دەسلەپتىكى شۇ تۇتۇلۇش سەۋەبى نېمە بولدى.
ئۇ ئون ئىككى ياش ۋاقتىدا قۇرئان ئوقۇغان، قۇرئان ئۆگەنگەن دېگەن گەپ شۇ توغرا بولدىمۇ؟
مەلۇم بولۇشىچە مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئىككىنچى يىلى تۇغۇلغان ۋە ئاتمىش بەش يېشىدا كېسىۋېتىلگەن ئابدۇرۇسۇل مەمەت تۇتقۇن قىلىنغان ۋاقتىدا سالامەتلىكىدە مەسىلە يوق ئىكەن ئۇ تۈرمىدە قان بېسىم كېسىلى سەۋەبلىك جان ئۈزگەن بۇ ئۆلۈم سەۋەبى نېمىكەن بۇ ئابدۇرۇسۇل مەمەتنىڭ سەۋەبى شۇ قان بېسىمى دەپ قانداقتى سالامەتلىكى ياخشىتى سالامەتلىكى خەلقئارا جامائەتنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى تارتقان مەزكۇر ئۇچۇرغا چۈشكەن ئىنكاسلاردا ساقچىلارنىڭ ئەللىك ئىككى يىل بۇرۇنقى مەزكۇر ئاتالمىش جىنايەتنى قانداق بايقىغانلىقى ۋە قانداق ئىسپاتلىغانلىقىغا قارىتا نۇرغۇن سوئاللار قويۇلغان نۆۋەتتە گوللاندىيىدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى ئۆمەر بەكالى ئەپەندى ئۇيغۇر ئېلىدا تۇتقۇنلارغا ھەر خىل جىنايەتلەرنىڭ توقۇپ چىقىلىپ ئارتىلىدىغانلىقى ۋە مەجبۇرىي قول قويدۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى خىتاي پۈتكۈل بۇ ئۆلۈم لاگېرلىرىغا سولىۋالغان ئىنسانلارنى لاگېرغا ئەكىرىشتىن بۇرۇن بەزىلىرىنى بىر كۈن ياكى بىر ئىككى سائەت بەزىلىرىنى تۆت كۈن ئەڭ ۋەھشىي ئۇسۇلدا قىيىن-قىستاقلارغا ئالىدۇ ھەم ئۆزلىرى يېزىپ تەييار قىلىۋالغان ھەر خىل جىنايى قىلمىشلارنىكى قەغەز دوكۇمېنت ئالدىدا تەييار تۇرغان بولىدۇ چۇ. شۇ دوكۇمېنتلارغا ئىمزانى ئاتقۇزۇپلا، بەزىلىرى بىر بەش مىنۇت بارمىغان ئاستىدا تاياققا چىدىمىغان ھالەتتە ۋاي نېمە قىلساڭ قىلە دەپ دوكۇمېنتقا قولنى قويۇۋېتىدۇ. بەزىلىرى مىسالى بىر ئىككى سائەت چىدايدۇ، بەزىلىرى بىرەر كۈن چىدايدۇ، بەزىلىرى ئىككى كۈن چىدايدۇ، بەزىلىرى ئۈچ كۈن، بەزىلىرى ھەتتا تۆت كۈن ھەتتا ئۆلۈپ كېتىدىغان ئەھۋاللارمۇ بار.
قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىنمايۋاتقان بىر دۆلەتتە تۇتقۇنلارغا ھەرقانداق بىر جىنايەتنى ئارتىشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئەسكەرتكەن خىتاي شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈچۈن ھەرقانداق جىنايەتنى ئارتماقچى بولسا ئۇنى ۋەھشىي ئۇسۇللاردا قىيناپ تۇرۇپمۇ ئارتالايدۇ ۋە ھەر خىل ئۆزىمىزنىڭكى مىللىي ئۇسلۇبتا مىللىي ئەركىنلىكتە ياشىغان ھالەتلىرىمىزنى ۋە دىنىي شەكىلدە ياشىغان ھالەتلىرىمىزنىمۇ جىنايى قىلمىش قاتارىغا كىرگۈزۈپ تۇرۇپ بىزنى ئۆلۈم جازاسىغىچە ئەڭ تۆۋىنى يىللىق كېسىپ تاشلايدىغان ئۇلار ئۈچۈن قانۇنسىز بىر دۆلەت بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئەھۋالنى مەن ئاشەدە يېتىش جەريانىدا ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن ئەھۋاللار ساقال قويغانلىقى ئۈچۈن جۈمە نامازىغا بارغانلىقى ئۈچۈن بەزى جىنازىلەرگە بارغانلىقى ئۈچۈن سالام بەرگەنلىكى ئۈچۈن ھەتتا ئۆيدىكى سائەتنى ئۈرۈمچى ۋاقتىغا توغرىلاپ قويغان ئىنسانلارنى ئەكىرىپ سولىغان ئىككى يىل ياتقان ئىنسانلارنى مەن ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم مىسالى سائەتنى ئۈرۈمچىنىڭ ۋاقتىدا توغرىلاپ قويغانلىقى ئۈچۈن سېنىڭ ئىدىيەڭدە مەسىلە بار سەن بېيجىڭ ۋاقتىدا توغرىلىماي ئۈرۈمچى ۋاقتىدا توغرىلىۋاپسەن دېگەننى بانە قىلىپ تۇرۇپ ئىككى يىل ياتقۇزغان لاگېردا ياتقان ئىنسانلار بىلەن بىللە يېتىپ چىققان ئىنسان مەن ئۆمەر بەكالى ئەپەندى مەزكۇر كېسىلىش سەۋەبىگە ئاساسەن مەھكۇم ئابدۇرۇسۇل مەمەتنىڭ ئېغىر قىيىن قىستاققا ئۇچرىغانلىق ئېھتىماللىقىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى بۇ ئابدۇرۇسۇل مەمەت ئەپەندىنىڭ ئون ئىككى ياش ۋاقتىدىكى بۇ

ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئانا يۇرت تېمىسىدىكى فوتو سۈرەت كۆرگەزمىسى ئاياغلاشقان ئۇنىڭ بۇ كۆرگەزمىگە قويۇلغان فوتو سۈرەت ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ گۈزەل تاغ دەريالىرى بوستانلىق ۋە قۇملۇقلىرى تارىخىي ئىزلار ئۇيغۇر ئەر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازلىرى شۇنداقلا يەرلىك مەدەنىيەت سەنئىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بۇ سۈرەتلەر زىيارەتچىلەرنى ھەيران قالدۇرغان بولسا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەن سېغىنىشىغا مەلھەم بولماقتا فوتوگراف ئابلىكىم ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇنىڭ بۇ فوتوسۈرەت ئەسەرلىرىنى ئامېرىكىنىڭ باشقا جايلىرى ۋە كانادادىمۇ كۆرگەزمە قىلىش ھەمدە مەخسۇس فوتوسۈرەتلەر توپلىمى نەشر قىلىش پىلانى بار ئىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر ئۇيغۇر فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەتنىڭ نادىر فوتوسۈرەت ئەسەرلىرى ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا تۆتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئانا يۇرت تېمىسىدا مەخسۇس كۆرگەزمە قىلىنىپ، قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشىپ كەلگەن ئىدى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەتنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەسلىدە ئۈچ ئاي ئېچىلىشى پىلانلانغان بۇ كۆرگەزمە زىيارەتچىلەرنىڭ ئالقىشى ۋە تەلەپلىرى بىلەن يەنە بىر ئاي ئۇزارتىلىپ، يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى ئاياغلاشقان. ئابلىكىم ئەمەت ئانا يۇرت تېمىسىدىكى فوتوسۈرەتلەر كۆرگەزمىسىنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشىنىڭ ياراتقان ئىجتىمائىي ئۈنۈمىدىن ئىنتايىن مەمنۇن بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ كۆرگەزمە خارۋاردتا بولدى. بۇ بىر باشلىنىش دەپ قارايمەن ھەمدە نۇرغۇن كىشىلەر كەپ كۆردى. مۇشۇ بولۇپمۇ خارۋاردقا دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدىن ناھايىتى ئوقۇغۇچىلارنىڭ سەرخىلى كېلىدىغان ئالىي مەكتەپ بۇ. ئاندىن بۇ يەردە ئىشلەيدىغان پروفېسسور، تەتقىقاتچى، مۇتەخەسسىسلەرمۇ ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيەلىك. بۇلارمۇ كۆرۈپ بۇ سۈرەتلەرگە بىز ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ بەك چۈشىنىشكە ئەمىن بولدۇق. بۇ سۈرەتلەر ئارقىلىق دەپ ناھايىتى سۈرەتلەرنىڭ بەدىئىي ئەسەر بولۇپ. قالماي يەنە بىرسى ئادەمنى تەربىيەلەش جەھەتتىمۇ ناھايىتى جىق رولى بارلىقىنى دېدى بۇلارچۇ. ئەڭ مۇھىمى ئەمدى بۇ مىشەدە بىر ئۇيغۇر سەنئەتكارنىڭ ئەسىرىنى بىر كۆرگەزمە قىلىپ نامايان قىلىشنىڭ ئۆزى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىدىكى ناھايىتى بىر كاتتا بىر نامايەندە دەپ ئويلايمەن بۇنى. ئۇيغۇر جامائىتى بۇنى كۆردى. بۇلارنى ھەيران قالدۇرغىنى بىز ئاشۇ ۋەتەندە ياشاپ تۇرۇپ، شۇ ۋەتەننىڭ مۇشۇنچىلىك گۈزەل، مۇشۇنچىلىك مەپتۇن قىلىدىغان قىياپەتلىرىنى كۆرمەپتىكەنمىز، بىلمەپتىكەنمىز. ياخشى باھالارنى بەردى ئۇلارمۇ. ئاشۇ نەچچە ئايال، خانىملار بۇ سۈرەتلەرنى كۆرگەندىن كېيىن كۆزلىرىمىزگە ياش ئېقىپ كەپتۇ. ئەسلى بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ يۇرتى، ۋەتىنى جەننەتكەنتۇ. ئامېرىكىنىڭ باشقا جايلىرىدا جامائىتىمىز بار، ئۇيغۇر جامائىتى. ئۇلارمۇ ھازىر مۇشۇنداق كالىفورنىيەدىن، تېكساستىن، كانادادىن ئىندىئانا ئۇنىۋېرسىتېتى، ماۋۇ يېل ئۇنىۋېرسىتېتى، يەنە ماۋۇ ۋېرجىنىيە تەرەپ ئاشۇ يەرلەرگە ئاپارساق، ئاشۇ يەردە كۆرگەزمە قىلساق دېگەن شۇنى قولغا كەلتۈرۈۋاتىمىز ئەمدى. پىلان قىلىۋاتىدۇ بۇلارچۇ.
ئامېرىكىنىڭ بوستون شەھىرىدە ياشاۋاتقان فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەت ئەپەندى ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىدە كەسپىي فوتوسۈرەتچىلىك ۋە خەتتاتلىق بىلەن تونۇلغان سەرخىل سەنئەتكارلارنىڭ بىرى. ئۇنىڭ ھۆسنى خەت ئىجادىيەتلىرى ۋە فوتو سۈرەتلىرى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنچى يىللىرىدىن باشلاپلا ئۇيغۇرچە گېزىت ژۇرناللاردا كۆپ قېتىم ئېلان قىلىنغان. ئۇيغۇر دىيارى ۋە خىتاي ئىچىدىكى كەسپىي فوتو سۈرەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىلىرىدە يۇقىرى باھالارغا ئېرىشىپ، كۆپ قېتىم مۇكاپاتلانغان. بۇ قېتىم ئابلىكىم ئەمەت ئەپەندىنىڭ ئانا يۇرت فوتو سۈرەتلەر كۆرگەزمىسىدە ئۇنىڭ ئون بەش يىللىق ئەمگىكىنىڭ جۇلاسى بولغان فوتو سۈرەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمە قىلىنغان. بۇنىڭدا ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاغ-دەريا، باغۇ-بوستانلىرى، چۆل-باياۋان، قۇم بارخانلىرى، قەدىمىي توغراقلىق، مەدەنىي يادىكارلىق ئىزنالىرى قاتارلىقلارنى ئارىلاپ تارتقان سۈرەتلىرى ھەمدە يىراق ۋە ئايروپىلاندىن تارتقان ستېرېئولۇق سۈرەتلىرى قويۇلغان. بۇ ھەقتە ئۇيغۇر ئېلىدە كۆپ قېتىم زىيارەتتە بولغان ئۇيغۇر مازارلىقلىرىغا ئائىت فوتو سۈرەتلەر توپلىمى بىلەن تونۇشلۇق بولغان ئامېرىكىدىكى داڭلىق فوتوگراف لىسا روس خانىمنىڭ بۇ سۈرەتلەرنى كۆرگەندىن كېيىنكى باھاسى كۇپايە. لىسا روس كەسپىي نۇقتىدىن ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ بەدىئىي قىممىتى ۋە ئۆزىنىڭ ئاغان سەنئەتكارغا خاس ئېستېتىك تۇيغۇلىرىنى مۇنداق ئىپادە قىلدى. Ablikim Amet He's an extremely talented photographer and he's captured a bird's eye view of the Uyghur region ئابلىكىم ئەمەت پەۋقۇلئاددە تالانتلىق فوتوگراف. ئۇنىڭ قۇش كۆزىدە سۈرەتكە ئاغان ئۇيغۇر رايونىنىڭ مەنزىرىسى، دەريالىرى، تاغلىرى، قەدىمكى دەرەخلىرى ۋە پەقەت تەبىئەتلا يارىتالايدىغان رەڭدارلىقنى ئەكس ئەتتۈرگەن ئەسەرلىرى ئۇنىڭ ۋەتىنى، تارىخ، مەدەنىيەت، ئەنئەنە ۋە رىۋايەتلىرىنى تەنتەنە قىلىدۇ، شۇنداقلا ئۇنىڭ سېغىنىشىنى ئىپادىلەيدۇ. ئۇنىڭ ئەڭ توغرا پەيتنى تۇتالىغان بۇ فوتوسۈرەتلەردىكى ئوبرازلارنىڭ مۇكەممەللىكى، فوتوگرافنىڭ كۆزىتىشچانلىقىدىكى خاسلىق، ئۆزگىچىلىك ھەمىشە بىزنى ھەيران قالدۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدىكى رەڭلەر بىزنى تەبىئىيلا ئۇنىڭغا شۇڭغۇتىدۇ ۋە بىز ئۇنىڭدا ئۆزىمىزنى يوقىتىپ قويىمىز. مەن ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ نەشر قىلىنىپ ۋە كەڭ كۆلەمدە ھەمبەھىرلىنىشىنى كۆرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇنداق بولغاندا دۇنيا ئۇيغۇرلارنىڭ باي ۋە ھەيۋەتلىك ۋەتىنى بىلەن بىللە ياشىيالايدۇ ۋە ئويلىيالايدۇ.

خەۋەرنى ئاڭلاۋاتىدۇ نۇرغۇن مېدىيالاردىن. بۇ قانداق يەردۇ، قانداق زېمىندۇ دېگەن بىر لىق تەبىئىي شۇنداق بىر نېمە كاللىسىغا كېلىدۇ. سۈرەتلىك توپلام بولسا ئۇلارنىڭ قولىدا بولسا ئۇلارنىڭ ۋەتەننى بىۋاسىتە ھېس قىلالايدىغان ئوبرازلىق بىر ئوبيېكتىپ بىر ياخشى ئىجابىي تەسىر كۆرسىتىدۇ دەپ قارايمەن ھەمدە. ئابلىكىم ئەپەندىنىڭ ئەسەرلىرىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۈچ ئاساسلىق تاغ تىزمىسى، ئىككى چوڭ ئويمانلىق، قارلىق چوققا، تەكلىماكان قۇملۇقى، ۋە دەريا، كۆللەر، كارىز ۋە بۇلاقلار، ئۇ يەردىكى تارىخىي ئىزنالار، تەبىئەتنىڭ تۆت پەسلىدىكى رەڭدارلىقى ۋە گۈزەللىكى ئەكس ئەتكەن. ئۇلاردىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ گۈزەل قىياپەت ئوبرازلىرى، كىيىم-كېچەك، مەدەنىيەت سەنئىتى قاتارلىق نۇرغۇن ئۇچۇرلار مۇجەسسەملەشكەن.
بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىمى ئايروپىلان تارتقىنى. بىزنىڭكى بۇ تەڭرىتاغ دەيمىز، ئالتاي تېغى، قاراقۇرۇم تېغى، بۇ ئۈچ تاغلار قۇرۇلما جەھەتتىن ئۇنىڭدىكى ھېلىقى ئۆسۈملۈكلەر، جانلىقلار بىر بىرسىگە ئوخشىمايدىچۇ، ئايرىم ئايرىم سىستېمىدا. خۇددى شۇ تەڭرىتاغ بىزنىڭ ۋەتەننىڭكى قاق ئوتتۇرىسىدا كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ مۇزلۇقلار. بۇ مۇزلۇقلار ھەمدە شۇ نۇرغۇن دەريالارنى شەكىللەندۈرۈپ خۇددى بىر مېھرىبان ئانىدەك. ئېگىز تاغدىكى مۇزلۇقلاردىن ھاسىل بولغان كۆللەر مۇشۇ خەلقىمىزنى بېقىپ كېلىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ تەڭرىتاغنىڭكى ھېلىقى گۈزەللىكى نەدە دېسە، بۇ تاغنىڭ ئۈستىدە مۇزلۇق چوققا، ئۇنىڭ ئاستىدىلا يېشىل شەمشادلار، شەمشادلارنىڭ ئاستىدا پايانداز كەتكەن يېشىل يايلاق، مۇشۇ بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرى، ئالتىنچى ئاينىڭ بېشىدا رەڭگارەڭ ياۋا گۈللەر ئېچىلىپ كېتىدىچۇ بۇنىڭدا. گىلەمگە ئوخشاش بۇ دۇنيانىڭ باشقا يېرىدە يوق. شىۋېتسارىيەنىڭ ھېلىقى ئالپىس تېغىنىڭمۇ سۈرەتلىرىنى كۆردۇق، لېكىن يەنىلا بىزنىڭكىگە بىزنىڭكى بۇ مەنزىرە بىر خىل بولۇپ قالماستىن، ئاشۇ بىر كۈننىڭ ئىچىدە بىر تۇرپانغا بارسىڭىز قىرىق ئەللىك گرادۇس ئىسسىق يەرگە بارالايسىز. ئاۋۇ تەڭرىتاغنىڭ ياكى ئالتاي تېغىنىڭ بىر قارلىق چوققىلىرىنىڭ يېنىغا بارسىڭىز مامۇق چاپان كىيمىسىڭىز بولمايدۇ. ئاشۇنداق بىر ئالاھىدە. مۇشۇ تەكلىماكان قۇملۇقى، توغراقنى ئاساس قىلغان سۈرەتلەرنىڭ قىممىتى، ئەھمىيىتى نېمە؟
تارىم دەرياسىنى بويلاپ مۇشۇنداق ئالتۇن رەڭ توغراقلا بار. ئاجايىپ دۇنيادا ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدىغان مەسىلەن مۇشۇ كرورەن قەدىمىي شەھەردىن ھازىر قېزىۋېلىنغان نۇرغۇن ئارخېئولوگىيەلىك قېزىلمىلاردىن جەسەت ساندۇقى دەيدۇ، نۇرغۇن تۇرمۇش بۇيۇملىرى ئاشۇ توغراقتىن ئىشلەنگەن. نەچچە مىڭ يىل جەريانىدىمۇ چىرىپ كەتمەي ئوبدان تۇرغانچۇ ئاشۇ. بۇ دۇنيانىڭ باشقا يېرىدە يوق بۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا بۇ بىر دۇنيادىكى بىر ھايات مۇزېي دېسەك بولىدىچۇ بىزنىڭ ۋەتەن. بۇ يەردىكى بەرپا بولغان تارىخىي نامايەندىلەر مەسىلەن مەسىلەن بىزنىڭ ھېلىقى كارىزنىڭ سۈرىتى بارچۇ. بىزنىڭ ئۇيغۇرلار نەچچە مىڭ يىل بۇرۇن مۇشۇنداق بىر ھېلىقى مۇرەككەپ بولغان سۇ ئىنشائاتى قۇرۇلۇشىنى ئىنچىنە ئىجاد قىلىپ، يەر زېمىننى سۇغۇرۇپ، بوستانلىقلار باغلىققا ئايلاندۇرۇپ، كارىزنىڭ تارىخىنى بىر نەچچە مىڭ يىل بۇرۇنقى خەلقنىڭكى ئاشۇ تەڭرىتاغدىن سىرغىپ چۈشكەن سۇلىنى ئاشۇنداق كارىزدىن باشلاپ چىققىنىنىڭ ئۆزى دېگەندە ئىنسانىيەت تارىخىدىكى بىر ناھايىتى چوڭ بىر مۆجىزە قۇرۇلۇشلىقىنى بىلدۈردۇق بۇنىڭغا خەقلەرگە ھەم بۇلارنى كۆرۈپ ئۇزۇن بىر تارىخقا ئىگە مىللەتلىكىمىزنى ئەقىل پاراسەتلىكىمىزنى ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىگە ناھايىتى تۆھپە قوشقان بىر مىللەتلىكىمىزنى چۈشەندى بولىدۇ فوتوسۈرەت تېخىمۇ ئوبرازلىق ئەينەن سۈرەتلىگەنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭغا قايىل بولىدۇ ھەرقانداق ئادەمچۇ ئۇنى ئۇنى ئىنكار قىلالمايدۇ بۇ سۈرەتلىرىمچۇ ھېلىقى مۇنداقچە ئېيتقاندا ھەممە مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالدىچۇ. ئابلىكىم ئەپەندى، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلار ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا، مەيلى ئۇلار چەت ئەللەردە قانچىلىك نام-شۆھرەتلەر قازانسۇن، ئىجادىيىتىنىڭ بۇلىقى بولغان ۋەتىنى ۋە خەلقىدىن ئايرىلغان ئۇلارنىڭ يەنىلا ئۆزلىرىنى سۇدىن ئايرىلغان بېلىققا ئوخشاش ۋەتىنىگە تەلپۈنىدىغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ بۇ سېغىنىشى پەقەت مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىلەن تەسكىن تاپىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئابلىكىم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۆزىنى ھەممىدىن خۇشال قىلىدىغىنى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇنىڭ فوتوسۈرەت ئەسەرلىرىنى ياقتۇرۇپ سېتىۋېلىپ، ئەتىۋارلاپ ئۆيىنىڭ بېزەك بۇيۇمىغا ئايلاندۇرۇۋاتقانلىقى ئىكەن.
بىزنىڭكى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئالدى بىلەن مۇشۇ ئانا ۋەتەننىڭكى گۈزەل تاغ-دەريالىرى، قىممەتلىك مەدەنىيەت مىراسلىرىمىز تەسۋىرلەنگەن مۇشۇ سۈرەتلەرنى ھەر بىر ئائىلە ئۇيغۇر ئائىلىسىچۇ ئۆيىدە مۇشۇنداق ئاسساق ئاش بەدىئىي سۈرەت ھەر ۋاقىت بىزنىڭكى كۆڭلىمىزگە تەسەللى بېرىدۇ بىزنىڭ مۇشۇ ئۆيىمىزچۇ بىر ۋەتەننىڭ بىر پارچىسىغا ئايلىنىدۇ بۇ چاغدا. پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. مالايسىيەدىكى ھۆكۈمەت بىلەن يېقىن ئالاقىسى بولغان بىر نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورنى يېقىندا ئۇيغۇرلار ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلىپ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيىسىنى تەنقىد قىلغان بۇ تەتقىقات ئورنىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىدە بۇ ئورگاننىڭ نىزامنامىسى ۋە پرىنسىپلىرىغا خىلاپلىق قىلماقتا ئىكەن دوكلاتتا بۇ تەشكىلاتنىڭ نىزامنامىسىدىكى پرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلىشى بۇنىڭغا ئەمەل قىلىشتا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بۆسۈش نۇقتىسى قىلىشى تەكىتلەنگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. مالايسىيەدىكى نوپۇزلۇق ئاقىللار ئامبارلىرىدىن بىرى بولغان بەيتۇل ئامانا ناملىق تەتقىقات ئورنى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە تۇتقان سىياسىتىگە ئائىت تەتقىقات دوكلات ئېلان قىلىپ، دۇنيادىكى ئەللىك يەتتە مۇسۇلمان دۆلىتىنىڭ مەزكۇر ھەمكارلىق گەۋدىسىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئۆزىنىڭ نىزامنامە ۋە پرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلىشقا چاقىرغان. دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادى سىياسىي سائادىتى ۋە ئىنسان ھەقلىرىغا دەخلى تەرۇز قىلىۋاتقان قوش ئۆلچەملەرگە قارشى تۇرۇشتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ نىزامنامە ۋە پرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلىش ۋاقتى كەلگەن بۇ تەشكىلاتنىڭ نىزامنامىسىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ھەق ھوقۇقى ئىززەت ھۆرمىتى مەدەنىيەت ۋە دىنىي كىملىكىگە كاپالەتلىك قىلىش پرىنسىپى ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن يامان ۋەزىيەتتە ئۆزىنى نامايان قىلىشى كېرەككەن بۇ دوكلات بىر مۇسۇلمان دۆلىتىدىكى ھۆكۈمەت بىلەن زىچ باغلىنىشلىق بولغان بىر ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر سىياسىي ئانالىز دوكلات ئېلان قىلىپ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيىسىنى تەنقىد قىلىشىدۇر شىنجاڭدا ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇئامىلە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ نىزامى ۋە مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ئىنكاسى ماۋزۇلۇق يىگىرمە بەتلىك دوكلاتتا مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ نۆۋەتتىكى ئىنكاسى چوقۇم ئۇيغۇرلارغا بولغان دۈشمەنلىكنىڭ سىجىل توختىتىلىشى ئۈچۈن داۋاملىق ھەل قىلىش چارىسى تېپىشنى مەقسەت قىلىپ تۈزىلىشى ۋە قايتا ئانالىز قىلىنىشى كېرەك دېيىلگەن دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ جىددىيلىكى سەۋەبلىك پەۋقۇلئاددە باشلىقلار يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىنى مۇزاكىرە قىلىشى ئەزا دۆلەتلەرنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ئۇيغۇرلارغا ھەمكارلىقنى يەتكۈزۈشتە تەشكىلات رەئىسى ھىسېين براھىم تاھانىڭ ئاكتىپ رول ئوينىشى ئۇيغۇرلارنى قوغداشتا ئالاھىدە باشلىقلار يىغىنى چاقىرىش ئارقىلىق يۈرەكلىك ھەم كەسكىن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئۇيغۇرلارغا قارىتا كونكرېت پىلانلارنى بېكىتىشى كېرەككەن دوكلات يەنە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئىسلام ۋەھىمىسى يەنى ئىسلامىي فوبىيە ئىشلىرىغا مەسئۇل ئالاھىدە ۋەكىل تەيىنلەپ ئۇيغۇرلار ۋە پۈتكۈل ئۈممەتكە قارىتىلغان خاتا بايانلارغا قارشى تۇرۇشى مۇۋاپىق ۋە ئىشەنچلىك بىر ۋەكىلنىڭ تەيىنلىنىشى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىشتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى كەڭ بىر كۆزنەك بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن مالايزىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئانالىزچىسى نابىلا ئىسمائىل خانىم بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە نۇرغۇن چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئائىت نۇرغۇن دەلىللەر بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭغا كۆز يۇمۇشى كىشىنى تولىمۇ ئۈمىدسىزلەندۈرىدىكەن.
نابىلا ئىسمائىل ئىككىنچى ئاۋغۇست بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى، بىزنىڭچە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئائىت يېتەرلىك دەلىللەر بولسىمۇ، لېكىن نۇرغۇن چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا كۆز يۇمۇۋېلىشى كىشىنى تولىمۇ ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ. ھەتتا بۇ ھۆكۈمەتلەر ب د ت غا يوللىغان بايانلىرىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش ستراتېگىيەسىگە دائىر بايانلىرىنى قوللاپ، ئۇنىڭ سىياسىتى، تەربىيەلەش لاگېرلىرى ياكى ئاتالمىش كەسپىي ماھارەت لاگېرلىرىنى ناھايىتى ئاددىيلا يوللۇققا چىقارماقتا.

بەيتۇل ئامانا ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان مۇستەقىل ھەم تەرەپسىز تەتقىقات ئورنى بولۇپ بۇ ئورگاننىڭ قۇرغۇچىسى ۋە دىرېكتورى دوكتور ئابدۇلرازاق ئەخمەت مالايسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ تىنچلىق ۋە ئىسلام ۋەھىمىسىگە قارشى تۇرۇش ئىشلىرىدىكى ئالاھىدە ۋەكىلى ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان مالايسىيە ئەربابلىرىنىڭ بىرىدۇر بەيتۇل ئامانانىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ باشلىقلار يىغىنى ۋە پەۋقۇلئاددە يىغىنلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ كۈن تەرتىپتىن ئورۇن ئالماسلىقى شىنجاڭدىكى مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ تەقدىرىنىڭ ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ئاساسلىق تەشكىلاتى تەرىپىدىن نەزەرگە ئېلىنمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتىكەن دوكلاتتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئىككىنچى يىلىدىن بېرى ئۇنىڭ نىزامنامىسىدىكى پىرنسىپلارنى كۆرمەسكە سېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈن تەرتىپكە قويۇلۇشى ئۇنىڭ نىزامنامىسىدىكى ئىنسانلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئۈممەتنى قوغداش چاقىرىقلىرىغا جاۋاب بېرىشنىڭ تۇنجى قەدىمى ھېسابلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ھەمكارلىشىشى ھەم بىرلىشىشى ئۇنىڭ نىزامنامىسىنى نامايان قىپلا قالماي قۇرئاندىكى ئىسلام پرىنسىپلىرىنىمۇ نامايان قىلىدىكەن فاراخ ئانۋار شىنجاڭدا ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇئامىلە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ نىزامى ۋە مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ئىنكاسى ماۋزۇلۇق بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان ئىككى تەتقىقاتچىنىڭ بىرى

ئەگەر ئەزا دۆلەتلەر ئۇيغۇر كىرىزىسىگە قارىتا يېتەرلىك تەدبىر قوللانمىسا بۇ ئەزا دۆلەتلەر نىزامنامىنىڭ پىرىنسىپلىرىغا ئەمەل قىلىۋاتامدۇ يوق دېگەن سوئالنى پەيدا قىلىدۇ ھالبۇكى تەنقىدچىلەر ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان ئىنكاسى يېتەرسىز ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى ئورتاق ئىنكاستا بولمىدى دەپ تەنقىد قىلماقتا

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى بۇ تەشكىلاتنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىشىغا كاشىلا بولماسلىقى لازىم چۈنكى بىزگە مەلۇم ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى بۇرۇن ئافغانىستان بوسنىيە پەلەستىن ئىسرائىلىيە توقۇنۇشىغا ئوخشاش مەسىلىلەردە ئالاھىدە باشلىقلار يىغىنى چاقىرغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇرلار ھەققىدە بۇنداق يىغىن چاقىرىلىپ باقمىدى بىز يەنە بۇ ئالاھىدە باشلىقلار يىغىنى ئورتاق ئاخبارات ئېلان قىلىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشنى تەنقىد قىلىش كېرەك دەپ قارايمىز دېدى نۆۋەتتە مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ غەرب دۆلەتلىرىدىكى ئىسلام ۋەھىمىسىگە يەنى ئىسلامىي فوبىيەگە قارشى تۇرۇش تەشەببۇسى ئۇلارنىڭ مۇھىم سىياسىي چاقىرىقلىرىنىڭ بىرى ھالبۇكى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ بىر تەرەپتىن ئىسلام ۋەھىمىسىگە قارشى تۇرۇشىنى تەكىتلەپ يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ مۇسۇلمان ئۇيغۇرلارنى تېررورلۇق

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئۇلارنىڭ ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئالاھىدە ۋەكىل تەيىنلەشكە چاقىرىشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرى نابىلا ئىسمائىل مۇنداق دېدى بۇ ئۆزئارا زىددىيەتلىك بىر خاھىش بۇ يەنە بىزنىڭ نېمە ئۈچۈن ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىسلام ۋەھىمىسى مەسىلىلىرى بويىچە ئالاھىدە ۋەكىل تەيىنلىشى كېرەك دەپ ئويلىشىمىزنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرىدۇ بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى تېخى ئۇيغۇر ۋە مۇسۇلمان ئۈممىتى ھەققىدىكى خاتا بايانلارغا قارشى مۇۋاپىق بىر خىزمەت گۇرۇپپىسى تەشكىل قىلىپ باقمىدى شۇنىمۇ ئېيتىش كېرەككى مۇۋاپىق ۋە ئىشەنچلىك بىر ۋەكىلنىڭ تەيىنلىنىشى ئۇيغۇر ئاممىسىنى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ پىرىنسىپى ئاستىدا قوغداش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم

بىز ئىككىنچى ئاۋغۇست ئۇنىڭ جەنۋەدىكى دىپلوماتىك ۋەكىل ئىشخانىسىنىڭ تەلىپىگە بىنائەن ئۇلارغا ئىلتىماسىمىزنى قايتا يوللىغان بولساقمۇ ئەمما ھازىرغا قەدەر ھېچ قانداق ئىنكاس بىلدۈرمىدى بۇنىڭ ئالدىدا يەنى بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ نيۇ يوركتىكى ب د ت دا تۇرۇشلۇق ۋەكىلىنىڭ ئىشخانىسى رادىيومىزغا ئۆزلىرىنىڭ بۇ دوكلاتتىكى تەكلىپلەرگە ئالاقىدار سوئاللارغا جاۋاب بەرمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان بەيتۇل ئامانانىڭ دوكلاتىدا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قارىتا گاس-گاچا بولۇۋېلىشىنى ئالاھىدە تەكىتلەشنىڭ مۇھىملىقى ئەسكەرتىلىپ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قىيىنچىلىققا قاراپ تۇرۇشى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ نىزامنامىسىغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىشتۇر ئۇنىڭ نىزامنامىسىنىڭ بىرىنچى ماددىسىنىڭ ئون تۆتىنچى بۆلۈمى ۋە ئون ئالتىنچى بۆلۈملىرىدە تەكىتلىگىنىدەك ئەزا دۆلەتلەردىن باشقا ئەللەردىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلارنى قوغداش ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ

ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى ئېلىپ بارغان نارازىلىق ھەرىكەتلىرى تۈپەيلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى قولغا ئېلىنىپ يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋە تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى تايلاند ۋە مالايسىيە ئارقىلىق تۈركىيىگە كېلىپ ئورۇنلاشقاندىن كېيىنمۇ توختىماي ئۇيغۇرلارنىڭ ھۆرلۈگى ئۈچۈن پائالىيەت بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن ۋەتەنپەرۋەر پائالىيەتچى ۋە شائىر ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر ئەپەندى ئىستانبۇلدا تۇيۇقسىز ۋاپات بولغان ئىدى ئۇنىڭ ۋاپاتى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنى قايغۇغا چۆمدۈردى. تۆۋەندىكى پروگراممىمىزدا سىلەر مەرھۇمنىڭ يېقىنلىرىنىڭ ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر ھەققىدىكى ئەسلىمىلىرىنى ئاڭلايسىلەر. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان تەييارلىغان. ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئوت يۈرەك ۋەتەنپەرۋەر شائىر ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئىستانبۇلدا تۇيۇقسىز ۋاپات بولدى. مەرھۇمنىڭ يېقىنلىرى قايغۇ ئەلەمگە چۆمدى مەرھۇمنىڭ جىنازا نامىزى ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇل كۈنى ئىستانبۇلنىڭ سەفاكۆيدىكى فاتىھ جامەسىدە ئوقۇلغاندىن كېيىن يەرلىكىگە قويۇلدى مەرھۇمنى يېقىندىن تونۇيدىغان ئىستانبۇل ساباھاتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور بۇرھان ئۇلۇغيول بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ مەيدانى ئېنىق ھەققانىيەت تۇيغۇسى كۈچلۈك بىر كىشى ئىكەنلىكىنى ئىستانبۇلدا خىتايغا قارشى قەيەردە نامايىش ۋە ياكى پائالىيەت بولسا شۇ يەرگە ۋاقىت چىقىرىپ بارىدىغانلىقى، ۋەتەن، مىللەتنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان بارلىق ھەممە ئىشلارنى قىلىپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
مەن ئابدۇلھەمىد شائىرنى شۇ خىتاي كونسۇلىنىڭ ئالدىدا نامايىش قىلىش جەريانىدا ياخشى تونۇدۇم. ھەم ھەممىمىز بىلىمىز، بۇ قېرىندىشىمىز خىتاينىڭ تۈرمىسىدە يىگىرمە يىللارچە ياتقان ۋە يىگىرمە يىللارچە ياتقاندىن كېيىن تۈركىيەگە كېلىپ، تۈركىيەدە ياشىغانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز. ھەممىمىز بىلىمىز، بۇ قېرىندىشىمىز ئەگەر ھەق ئۈستىدە ياكى بولمىسا بىر ئادالەت ئۈستىدە چىڭ تۇراتتى. ئادالەت ۋە ھەق ئۈستىگە كەلگەندە ھېچكىمگە يۈز خاتىر قىلمايتتى، ھەتتا بىزگىمۇ يۈز خاتىر قىلمايتتى. دېمەكچىمەنكى، بەزىلىرىمىز بەزى ھەقىقەتلەرنى بىلىمىز، لېكىن سۈكۈتتە ياشايمىز. لېكىن بۇ قېرىندىشىمىز ھەرگىز سۈكۈتتە ياشىمايتتى. يەنە بۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى، ئاشۇ ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇش، ئادالەتنى سۆيۈش ۋە ئادالەتسىزلىككە قارشى تۇرۇشتىن ئىبارەت بىر خىسلىتى بار ئىدى. ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ ياشىدى دېيەلەيمىز. ھەرقانداق خىتايغا قارشى پائالىيەتلەردە ئاكتىپ تۇراتتى ۋە ۋەتەننىڭ ئەركىنلىكى، مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغانلا بارلىق ئىشلارنى قىلىپ باقاتتى رەھمەتلىك. مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمىدىن كېيىن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۇنىڭ زەھەرلەنگەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك گەپ سۆزلەر تارقالغانىدى. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان دوكتور بۇرھان ئۇلۇغيول مۇنۇلارنى تەكىتلىدى.
ئابدۇشاھىنىڭ ئۆلۈمى سەۋەبىدە ئەمدى بۇنىڭغا بىر نەرسە دېيىش بالدۇرلۇق قىلىدۇ. لېكىن ئەمدى مۇشۇ ئەنقەرەدىن كېلىش جەريانىدا بىر تۇيۇقسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمدى شۈبھىلىنىش ئەھۋالى بار. لېكىن بۇنىڭ ھەقىقەتەن زەھەرلىنىپ ئۆلدىمۇ ئۆلمىدىمۇ بۇ توغرىلىق تېخى ھېچقانداق بىر نەرسە يوق. ھازىر بۇ ۋاپات تاپقاندىن كېيىن ھازىر ئەدلىيە تىپ. يەنى قانۇن دوختۇرلىرى بۇ قېرىندىشىمىزنى تەكشۈرەپ، ھازىر قانلىرىنى تەكشۈرۈۋاتىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسى ئون بەش كۈندىن بىر ئايغىچە دېگەندەك ئۇزاقراق ۋاقىتتا چىقىدىغان ئوخشايدۇ. ئەمدى شۇ ۋاقىتتا ئاندىكىن بۇ قېرىندىشىمىزنىڭ زەھەرلەنگەنلىكى ياكى زەھەرلەنمىگەنلىكىنى شۇ ۋاقىتتا بىلىمىز. لېكىن بۇنىڭغا ئالدىراپ بىر نەرسە دېيىشكە ھازىر بالدۇرلۇق قىلىدۇ. مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر بىلەن ئىلگىرى قەشقەردە بىللە ئۆتكەن ۋە ئۇنى يېقىندىن تونۇيدىغان سەپدىشى ھازىر كانادادا ياشاۋاتقان ئىبراھىم ئوبۇل داموللاممۇ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلىپ قېچىپ يۈرگەن ۋاقىتلىرىدا ئىبراھىم داموللام بىلەن تونۇشقان ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدە بىر مەزگىل يوشۇرۇنۇپ تۇرغانىكەن.
ئابدۇلھەمىد بارات مەسىلىسىگە كەلسەك، ئەسلى ئىسمى ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر دېگەن تەخەللۇس بىلەن شېئىر يېزىپ، شېئىرى ئارقىلىق خەلقىمىزنى ئويغىتىپ كەلگەن بىر قېرىندىشىمىزنىڭ ئەسلى ئىسمى ئابدۇلھەمىد بارات يەكەندىن. بۇ كىشىنىڭ يېشى ھازىر ئەللىك ئىككى ياشتا. مېنىڭ تونۇشقان ۋاقتىم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئاي ئاخىرى تونۇشتۇم بىزنىڭ ئۆيگە مەلۇم بىر ئۇستازنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى. دېدى ئۇ بىز ئۇ ئۇستاز بىلەن بىز تونۇشىدىغان بىزنىڭمۇ ھۆرمەت قىلىدىغان ئۇستازىمىز بولغانلىقى ئۈچۈن شۇ ۋاقتى بىزنىڭ مانا يىگىرمە ئىككى ياش ۋاقىتلىرىمىز توقسان ئىككىنچى يىللار بولسا چىرىپ كەلدى قارشى ئالدۇق ئۆيدە بىر ئالتە ئاي ئەتراپىدا بىزنىڭ ئاشۇ يېزىدا مەھەللىدە تۇردى بىزنىڭ سىدىق قارىم دەپ بىر قېرىندىشىمىز بار ئۇمۇ ئىستانبۇلدا تۇرىدۇ ھازىر شۇ قېرىندىشىمىز بىلەن ئىككىمىز بۇنىڭغا ئىگە بولاپ بەزى ئۇ قېرىندىشىمىزنىڭكى تۇرسا، بەزى بىزنىڭكى تۇراپ، بەش ئالتە ئايدەك بىزنىڭ يېنىمىزدا تۇردى.
ئىبراھىم داموللامنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ ئەسلى ئىسمى ئابدۇلھەمىد بارات بولۇپ، ئۇ خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان. باش سۈرىتى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى شەھەر ۋە يېزىلىرىنىڭ كوچىلىرىغا چاپلانغان ئىكەن. ئىبراھىم داموللام، مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ مەيلى ۋەتەندىكى چاغلىرىدا بولسۇن! ياكى چەت ئەلگە قېچىپ چىققاندىن كېيىن بولسۇن ۋەتەن مىللەتنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن ئىزچىل كۈرەش قىلغانلىقى بولۇپمۇ ۋەتەندە قېچىپ يۈرگەن مەزگىللىرىدە جىم ياتماستىن سىدىق قارىم قاتارلىق سەپداشلىرى بىلەن بىرلىكتە مەخپىي ھەرىكەت قىلىپ ئاقسۇ ئۈرۈمچى قاراشەھەر قاتارلىق شەھەرلەردە خەلقنى ئويغىتىش تەشۋىقاتى ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى.
ھەر ھالدا ئالتە ئاي، يەتتە ئايدەك تۇرۇپ، ئېنىڭدىن كېيىن ئەتراپى يۇمشىغاندىن كېيىن مەن يەنە شۇ يەكەنگە بارمىسام بولمايدۇ دېگەن بولغاچقا، يولغا سېلىپ قويغان بولدۇق. ئاڭغىچە بۇ يەتتە ئاي جەريانىدا بۇ جىم تۇرمىدى، نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى. ھەتتاكى مەن ۋەتەننىڭ ھەر بىر يەرلىرىگە بېرىپ بىر تەشۋىقات خىزمىتىنى ئېلىپ بارغان بولسام دېگەن بولغاچقا، قېرىندىشىمىز. سىدىق قارى بىلەن ئىككىسى، ئۈچ تۆت ئاي ئۈرۈمچى، ئاقسۇ، قەشقەر، قاراشەھەر، شىنخا قاتارلىق ئورۇنلارغا بېرىپ ئۆزى خاس تەشۋىقلارنى قىلىپ قايتىپ يېنىپ كەلگەن بولدى. ئېنىڭدىن كېيىن شۇ توقسان ئۈچىنچى يىللىردا قايتىپ يەكەنگە بارغاندىن كېيىن شۇ ۋاقىتتا توقسان ئىككىنچى يىلنىڭكى ئاخىرى توقسان ئۈچىنچى يىللىرىنىڭ باشلىرى ئەمدى تۇتۇلۇپ قالدى. تا توقسان ئىككىنچى يىلدىن تارتىپ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلغىچە تۈرمىدە ياتقان بولدى. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى چىقىپ، ئىككى مىڭ ئون تۆتنىڭ ئاخىرىغا كەلگەن چاغدا شۇ. ھېلىقى پىيادە يوللا راۋان بولغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بۇ قېرىندىشىمىز تايلاندقا كەلدى. تايلاندقا كەلگەن چاغدىن تارتىپ يەنە مېنى تاپتى. كۆرۈشۈپ تۇرغان بولدۇق. ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتە بىرسى بىرسىمىزگە ھەمكارلاشتۇق. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى مەن تۈركىيەدە ئىكەن. يېنىما كەلدى، كۆرۈشتۇق، ئۇزاق-ئۇزاق مۇڭداشتۇق، ئېنىڭدىن كېيىن يەنىلام ئۆزىنىڭ شۇ ئۆز ۋاقتىدىكى غايە مەقسىتى بويىچە ھەرىكەت قىلمىسا بولمايدىغانلىقىنى دېدى.
ئىبراھىم داموللام مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ ئىستانبۇلدا ياشاش جەريانىدا خەلقنى ئويغىتىش مەزمۇنىدا ھەر خىل شېئىرلار يازغانلىقى، ئۇنىڭ قوزغال خەلقىم دېگەن شېئىرلار توپلىمىنىڭ ئىستانبۇلدا نەشر قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى.
قېرىندىشىمىز ھەر خىل كىتابلارنى، شېئىرلارنى يازدى، فېيسبوكلاردا ئېلان قىلغان بولدى، خەلقىمىزنى ئويغىتىپ دېگەندەك.
بىز يەنە مەرھۇمنىڭ سەپدىشى سىدىق قارىم بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ ۋەتەندە بىللە ئۆتكەن سەپدىشى سىدىق قارىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر قېچىپ يۈرگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىللاردا سىدىق قارىم ئۇنى ئۆز ئۆيىگە يوشۇرۇپ، يەتتە ئاي ئەتراپىدا ھالىدىن خەۋەر ئالغانىكەن. سىدىق قارىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر يىگىرمە يىل تۈرمىدە يېتىپ چىققاندىن كېيىن ئاتا ئانىسىنىڭ ئۆلۈپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشتىن ئېھتىيات قىلغانلىقى ئۈچۈن يالغۇز ياشاشقا مەجبۇر بولغان ئۇلار ئىككىسى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئىستانبۇلدا قايتا ئۇچراشقان ئىكەن. ئەمدى بۇنىڭ توقسان ئىككى چۈشۈرۈپ كېتىپ، ئىككى مىڭ ئون ئىككىنىڭ ئاخىرى چىققاندىن كېيىن نە بۇنىڭ بىر تونۇش بىلىشلىرى، ئۇندا بىر قوللىغا ئۆمە ئادەم يوق ئەمدى ئۇ يەردە. چۈنكى ئانىسى دادىسى ئۆلۈپ كېتىگلىك، ئاكىلىرىمۇ ئەمدى بۇنى دەپ ئېيتىشنىڭ ئورنى يوق. بۇنى بەك قوللىماغلىق ئەمدى. يالغۇز قېلىغلىق. قېرىندىشىم تۈرمىدىن چىققان ياق يەكەن كۆرگىنى باردىم، كۆرۈشكىنى باردىم. بىر نەچچە توساق چازىلاردىن مەنمۇ ئۆتەلمەي، ھېلىقى سالاھىيەت گۇۋاھنامە دېگەندەك. كۆتۈرۈپ قويۇغلۇق خىتايلار تۈرمىدىن چىققان ئادەمنى ئاشۇنداق قىلىپ، ئۆيگە باردىم، ئۆيگە بېرىپ كۆرۈشۈپ، قۇچاقلىشىپ شۇنچىلىك قىلىشتى.
سىدىق قارى مۇنداق دېدى.
تەقدىر، پېلەك، رىزىق پېشانە، ئەجەل ۋە كېلىپ كېتىپ قالدى. بۇنىڭ تولىمۇ ئەپسۇس، تولىمۇ قايغۇردۇق. ھەقىقەتەن كۆز ئالدىمدىن كەتمەيدۇ داۋاملىق. بۇنىڭدەك بىر جەڭگىۋار روھ، بۇنىڭدەك بىر يىگىرمە نەچچە يىل تۈرمە ھاياتىنى بېشىدىن كەچۈرۈپ، شۇ قەدەر ئىنسانىيەت تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز بىر زالىمنىڭ تۈرمىسىدە كىرىپ، كىرىشتە ئىككى ئىش، ئىككى داۋا بىلەن كىرىگلىك. ئىمان داۋاسى بىلەن ۋەتەن، مىللەت داۋاسى. مۇستەھكەم شۇ ئىماندا تۇرۇپ چىقىغلىق، شۇ قەدەر زۇلۇم ئاستىدا. شۇ قەدەر زۇلۇم ئاستىدىن يەنە شۇ ئۆزىنىڭكى ۋەتەن، مىللەت داۋاسىدىنچۇ يەنە مۇستەھكەم چىقىغلىق. شۇنداق چىقىپ، يەنە شۇ داۋا بىلەن چەت ئەلگە كېلىگلىك. چەت ئەلگە كېلىش جەريانى چەت ئەلدىمۇ يەنە شۇنى تېخىمۇ بەك تېزلەشتۈرۈش، تېخىمۇ بەك مۇكەممەللەشتۈرۈش. خىتايغا بولغان نەپرىتى، ۋەتىنىنىڭ ئازادلىقىغا بولغان ئىشتىياقى، جەڭگىۋارلىقىدىن شېئىر ۋە توپلاملارنى يازدى، بۇنىڭغا قارىتا. بۇنىڭ ئىچىدە ۋەتەن مىللەتنى ئويغىتىدىغان، ۋەتەن مىللەتكە كىشىلەرنى سەپەرۋەر قىلدۇرۇپ قىلىدىغان، خىتايغا قارشى كۈچلەرنى قوزغايدىغان نۇرغۇنلىغان شېئىر توپلاملىرى بار ئىدى.
مەرھۇمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى قاتارلىق تەشكىلاتلار ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇرنىڭ ۋاپاتى توغرىسىدا تەزىيەنامە ئېلان قىلدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىنىڭ تەزىيەنامىسىدە مۇنداق دېيىلگەن. ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە ھۆرلۈكى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان يىگىرمە نەچچە يىل خىتاي زىندانلىرىدا ياتقان ۋە تۈركىيەگە چىقىپمۇ قولىدىن كېلىشىچە خىتايغا قارشى پائالىيەتلەرگە ئاكتىپ قاتناشقان شائىر ۋە ئىنقىلابچى ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ تۇيۇقسىز ۋاپاتىدىن ئىنتايىن قايغۇردۇق مەرھۇم ئابدۇلھەمىد ئۇيغۇر ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون يەتتە ئون سەككىزىنچى كۈنلىرى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەرىپىدىن ئىستانبۇلدا چاقىرىلغان ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مىللىي مەۋجۇتلۇق ھەققىدە مۇھاكىمە يىغىنىدا خىتاي تۈرمىلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا كەلتۈرگەن

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەمدە يولغا قويغان تۇتقۇنلىرى نەتىجىسىدە تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن شىنجاڭ مائارىپ ئىنستىتۇتى ئوقۇتقۇچىسى شائىر ئابدۇلئەھەد ئابدۇرېشىت بەرقى يازغان ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ناملىق رومان يېقىندا تۈركىيەدە تۈركچىگە تەرجىمە قىلىنىپ نەشر قىلىنغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپنى چەكلەپ، مىللىي ئەدەبىياتنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا دائىر كىتابلار تۈركىيەدە ئارقا ئارقىدىن نەشر قىلىنماقتا. ياش يازغۇچى ئابدۇلئەھەد ئابدۇرېشىت بەرقى يازغان ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىيەتلىرى بايان قىلىنغان ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ناملىق رومان تۈركچىگە تەرجىمە قىلىنىپ تۈركىيەدە نەشر قىلىندى. ئابدۇلئەھەد ئابدۇرېشىت بەرقى بۇ روماننى يېزىپ ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرچە نەشر قىلدۇرۇشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ لېكىن نەشر قىلدۇرالمىغان. مەزكۇر روماننى تۈركىيە ياۋروئاسىيا يازغۇچىلار جەمئىيىتى تۈرك تىلىغا تەرجىمە قىلدۇرۇپ، ئۆزىنىڭ بەڭگۈ نەشرىياتىدا نەشر قىلدۇرغان. كىتابنىڭ مۇقاۋىسىغا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ سۈرىتى بېرىلگەن. ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ناملىق روماننى تۈركچىگە تەرجىمە قىلغان ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتى پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى روماننىڭ بەدىئىي جەھەتتىن مۇۋەپپەقىيەتلىك يېزىلغان ئەسەر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ياش يازغۇچىمىز ئابدۇلئەھەد ئابدۇرېشىت بەرقىنىڭ ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ناملىق رومانىنى ۋەقەلىك ۋە سيۇژېت قۇرۇلمىسى، پېرسوناژ قاتلىمى، مۇھىت تەسۋىرى، تىل ۋە ئۇسلۇب ئالاھىدىلىكى قاتارلىق جەھەتلەردىن مۇۋەپپەقىيەتلىك يېزىلغان رومان دەپ باھالاشقا بولىدۇ.
ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى روماندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى تەپسىلىي يورۇتۇپ بېرىلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
روماندا شائىر ۋە ئىنقىلابچى ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى پۈتۈن تەپسىلاتى بىلەن ناھايىتى جانلىق يورۇتۇپ بېرىلگەن. نورمالدا بىز ئابدۇلخالىق ئۇيغۇرنى ئويغان ناملىق شېئىرنى يازغان مىللەتچى ۋە ئىنقىلابچى شائىر دەپ بىلىمىز. لېكىن ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ كىشىلىك ھاياتىنىڭ، ئىجتىمائىي ۋە پسىخولوگىيىلىك ھاياتىنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە كۆپ مەلۇماتقا ئىگە ئەمەسمىز. ئاپتور مەزكۇر روماندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىق ھاياتىنىڭ ھالقىلىق باسقۇچلىرىنى، يەنى ئۇنىڭ يېتىشىش جەريانى، كىشىلىك ھايات قارىشى، سۆيگۈ-مۇھەببىتى، جەمئىيەت تونۇشى، سىياسىي ئېڭى ۋە غايەلىرىنى بەدىئىي تىل ئارقىلىق بايان قىلىپ ئۆتكەن. روماندا ئاساسىي تېما بىلەن بۆلەكلەر ۋە بۆلەكلەر بىلەن پۈتۈنلۈك ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك مەنتىقىلىق باغلىنىشلىق بار.
ئۇ روماندىكى پېرسوناژلار توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
پېرسوناژلارنىڭ بىر قىسمى تارىخىي شەخسلەردىن تاللانغان بولسا، بىر قىسمى بەدىئىي توقۇلما ئارقىلىق يارىتىلغان. تارىخىي شەخسلەردىن ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، مەخسۇت مۇھىتى، خوجانىياز ھاجى، ياڭ زېڭشىڭ، پەن ياۋنەن، جىن شورىن، شېڭ شىسەي، ما جۇڭيىڭ، ما شىمىن قاتارلىق شەخسلەر ئۆزىگە خاس روھ، خاراكتېر ۋە پىسخىكىغا ئىگە قىلىنغان. شۇڭا روماندا بۇ شەخسلەر كۆز ئالدىمىزدا ناھايىتى جانلىق نامايان بولىدۇ. ئۇ روماندىكى ۋەقە ۋە پېرسوناژلار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
روماندا ۋەقە ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ قازاندىكى تەھسىل ھاياتىدىن باشلىغان، كېيىن تاشكەنتتە بولغان ۋە تاشكەنتتە ئابدۇرائۇف فىترات، زەكى ۋەلىدى توغانغا ئوخشاش مىللەتچى ۋە جەدىدچىلەر بىلەن تونۇشقان. ۋەتەنگە قايتقاندىن كېيىن تۇرپاندا مائارىپ ۋە مەتبەئە قۇرۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدۇ، بىر مەزگىل قاراشەھەردە تۇرۇپ قالىدۇ ۋە بۇ جەرياندا موڭغۇلچە ئۆگىنىدۇ. قومۇل ۋە تۇرپاندىكى ئىنقىلاب پارتلىغاندا بۇ ئىنقىلابلارغا يېقىندىن ماسلىشىدۇ. تۇرپاندا ئىنقىلابقا باشلاي دېگەندە خائىنلارنىڭ ساتقىنلىقى سەۋەبلىك، شېڭ شىسەينىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ ۋە شېڭ شىسەي تەرىپىدىن ۋەھشىيلەرچە قەتلى قىلىنىدۇ. روماندا، بولۇپمۇ مەخسۇت مۇھىتىنىڭ خوجانىياز ھاجى بىلەن بىرلىكتە لۈكچۈندە شېڭ شىسەي قوشۇنلىرىغا قارشى ئېلىپ بارغان ئۇرۇشى ۋە بۇ ئۇرۇشتا شېھىت بولۇشى ناھايىتى جانلىق بايان قىلىنغان. تۈركىيەدە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بويىچە ماگىستىرلىق ئۇنۋانى ئالغان مامۇتجان ئەركىن ئەپەندى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى تارىخىي رومانچىلىق، مەيلى سان، سۈپەت ۋە كۆلەم جەھەتتىن بولسۇن مۇھىم بىر سالماقنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردىن كېيىن تۈركىيەدە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي رومانلىرىنىڭ تەرجىمە قىلىنىشقا باشلاپ، تا بۈگۈنگىچە نۇرغۇنلىغان تارىخ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي رومانلىرىنىڭ تەرجىمە قىلىنىپ، بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىلا ئۇيغۇرلارغا تونۇتۇپ قالماي، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىنى، مەدەنىيىتىنى سىستېمىلىق تونۇتۇپ كەلگەنلىكى ھەممەيلەنگە مەلۇم. كىتابنى نەشر قىلدۇرغان ياۋراسىيە يازغۇچىلار جەمئىيىتى رەئىسى دوكتور ياقۇپ ئۆمەر ئوغلى تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق سوئالىمىزغا جاۋاب بەردى. ئۇ ياۋروئاسىيا يازغۇچىلار بىرلىكىنىڭ ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە قۇرۇلغانلىقى، بۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى، روسىيە فېدېراتسىيەسى ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى تۈركىي مىللەتلەردىن بولغان يازغۇچى ۋە شائىرلار ئەزا بولغان تەشكىلات ئىكەنلىكىنى، ھازىرغىچە ياۋراسىيە يازغۇچىلار بىرلىكىنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدىكى بەڭگۈ نەشرىياتى بىلەن قېرىنداش قەلەملەر نامىدىكى ژۇرنالدا ئۇيغۇرچە رومان ۋە شېئىر كىتابلىرىنى تۈركچىگە تەرجىمە قىلدۇرۇپ نەشر قىلدۇرغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ بۇندىن كېيىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا تېخىمۇ بەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. تۈركىيەدە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىن تارتىپ

خېۋىر تۆمۈرنىڭ بالدۇر ئويغانغان ئادەم، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ئىز، زوردۇن سابىرنىڭ ئانا يۇرت ناملىق تارىخىي رومانلىرى تۈركچىگە تەرجىمە قىلىنىپ نەشر قىلىنغان ئىدى. مانا بۈگۈن ئابدۇلئەھەت ئابدۇرېشىت بەرقىنىڭ بۇ رومانى بىلەن جەمئىي يەتتە تارىخىي رومان تۈركىيەدە نەشر قىلىنغان بولدى، بۇنىڭ بىلەن يەنە سۆيۈنگۈل چانىشېف خانىمنىڭ، كۆز يېشىدا نەملەنگەن زېمىن ناملىق بىيوگرافىك رومانىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش كېرەك. رومانلار بىر جەمئىيەتنىڭ ئەينىكى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا بۇ رومانلار ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىنى، ئۆرپ-ئادەت ۋە ئەنئەنىلىرىنى، كەچۈرمىشلىرىنى، ئەخلاق ۋە ئىجتىمائىي قەدرىيەتلىرىنى تونۇتۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر يازغۇچى ۋە شائىرلارنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە تاشلاپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى نابۇت قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە تۈركىيەدە بۇ خىل رومانلارنىڭ نەشر قىلىنىشى ئەلۋەتتە زور ئەھمىيەتكە ئىگە. روماننىڭ ئاپتورى ئابدۇلئەھەت ئابدۇرېشىت بەرقى كۆزگە كۆرۈنگەن شائىر ۋە پېداگوگلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ شىنجاڭ مائارىپ ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلىگەن. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى مۇخبىرلىرىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئېنىقلاشلىرى نەتىجىسىدە ئۇنىڭ يۇرتى لوپ ناھىيەسىنىڭ سامپۇل يېزا ساقچى خادىمى شائىرنىڭ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى ۋە تۇمشۇق تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى دەلىللىگەن. ئابدۇلئەھەت ئابدۇرېشىت بەرقى ئىككى مىڭ ئون تۆت، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى ئارىسىدا ئىسرائىلىيەدە ئىككى يىل ئىلىم تەھسىل قىلغانىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.